ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ສາເຫດການຕາຍອັນໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດສຳລັບຊາວໜຸ່ມໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍແມ່ນການຂ້າຕົວຕາຍ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ແນະນຳຊາວໜຸ່ມກຳລັງຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃຫ້ຜູ້ແນະນ ຳຄົນໃນຂັ້ນສັງຄົມຕ່າງໆ ຈົ່ງແກ້ໄຂຄວາມຫ່ວງໃຍຂອງຊາວໜຸ່ມ ກ່ອນທີ່ມັນຈະຫຼ້າຈະສວາຍເກີນໄປ ຄືກ່ອນຂ້າໂຕຕາຍແລ້ວ ຍານາງແມຣີ ມາຕິນ ອາຍຸ 72 ປີ ເປັນໝໍຕຳແຍ ແລະ nurse ຜູ້ຊ່ວຍໝໍ ກ່ອນທີ່ຍານາງໄປບຳ ນານຢູ່ທີ່ຊິດນີ ອົດສະຕຣາເລຍ ຍານາງເຄີຍເຮັດວຽກເຮັດການກັບເດັກໆ ແລະ ໄວລຸ້ນເກືອບຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຍານາງ ຍານາງຄິດວ່າຍານາງມີແນວຄິດດີໆ ກ່ຽວກັບໄວລຸ້ນ ຜ່ານການແນະນຳນັກຮຽນຂັ້ນ ມັດທະຍົມສຶກສາ ຮ່ວມກັນກັບອົງການຈັດຕັ້ງ

ໂດຍທາງອິນເຕີເນັດ ຍານາງເວົ້າວ່າ ຍານາງຈະບໍ່ເຮັດແບບນັ້ນຈັກເທື່ອ ຖ້າຫາກວ່າຍານາງຮູ້ວ່າ ພໍ່ແມ່ຂອງຍານາງ ຫຼື ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ຫຼື ນາຍຄູ ຫຼື ບາງຄົນໄດ້ອ່ານເບິ່ງການຂົ່ມຂູ່ນັ້ນ ອົງການຈັດ ຕັ້ງ Raise ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນມາ ໂດຍວິກກີ ຄອນດອນ ທີ່ຕັດສິນໃຈກະທຳພຶດຕິການຂຶ້ນ ເພື່ອລູກຊາຍຂອງຄອບຄົວຂອງເພື່ອນຄົນໜຶ່ງທີ່ຂ້າຕົວຕາຍ ການຄົ້ນຄວ້າອັນລ່າສຸດຂອງ Raise ເຫັນວ່າເມື່ອທີ່ຄົນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ 1 ຄົນຈາກ 3 ຄົ ນບໍ່ດີອົກດີໃຈ ແມ່ນວ່າ

ຜູ້ແນະນຳຊຸມຊົນເຖິງຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນ ໃຫ້ເວລາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ 2 ຊົ່ວໂມງໃນທຸກໆສັບປະດາ ເພື່ອໃຫ້ການແນະນຳແກ່ໄວລຸ້ນທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ມີ Raise ສະໜັບສະໜູນ ຍານາງມາຕິນເຫັນວ່າ It's up to them what they want to talk about ຊິ້ນສ່ວນຂອງການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການຖືເປັນຄວາມລັບ

Alain Bernet ອະດີດນັກວິຊາການ ຕັດສິນໃຈເປັນຜູ້ແນະນຳຂອງ EdConnect ເມື່ອທ່ານໄປບຳນານເມື່ອຄາວ 7 ປີກ່ອນນີ້ ເຖິງດຽວນີ້ທ່ານໄດ້ແນະນຳໄວລຸ້ນອາຍຸ 13-55 ປີມາແລ້ວ 7 ຄົນ ທ່ານພະຍາຍາມໃຊ້ບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ດັ່ງສະມ າທິ ຫຼື ຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ທີ່ເລື້ອຍໆໄປ ໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນບໍ່ບອກບໍ່ສອນເດັກໆ ທີ່ທ່ານແນະນຳກ່ຽວກັບຊີວິດອັນດີງາມ

ແລະ ໂທລະສັບທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າມາກມາຍໃຊ້ເວລາມາກມາຍຫຼິ້ນເກມ ແຕ່ໃນພື້ນຖານແລ້ວ ພວກເຮົາມີບັນຫາຄືກັນໃນຊີວິດ ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈ ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບເບີເນ ແມ່ນວິທີການທີ່ທ່ານພົບພໍ້ ຄວາມມັກຊອບໂດຍບັງເອີນ ຜ່ານນາຍຄູສອນພາສາຝຣັ່ງເສດຄົນໜຶ່ງທີ່ທ່ານພົບພໍ້ຢູ່ໃນລາຍການການເປັນຜູ້ແນະນຳ ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ

ທີ່ທ່ານເລື້ອຍໆໄປຊອກຫາເອົາໃນຊີວິດ ອີງຕາມ Gary Clay ມັນບໍ່ແມ່ນທົ່ວໄປສຳລັບຜູ້ແນະນຳຈະຮູ້ສຶກວ່າໂຕເອງດີກວ່າໃນດ້ານປະສາດ ແລະ ມີຊີວິດດີກວ່າໃນດ້ານຮ່າງກາຍ ຜ່ານການໃຫ້ແນະນຳ 1 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ສັ ບປະດາ ທ່ານ Clay ເວົ້າວ່າ It's about being connected to community ມັນແມ່ນການຜູກພັນກັບຊຸມຊົນ ແລະ ມີໂຄງຮ່າງໃນສັບປະດາ

ໃນຕອນທ້າຍ ພວກເຮົາສາມາດເຫັນເດັກໆປ່ຽນແປງຫຼາຍ ວ່າຊັ້ນ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ